ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວທີ່ Facebook
ພະຍາດສາຍພັນເດີມໆ ວູຫານ ທີ່ເກົ່າແກ່ມາແລ້ວປະມານ 2 ປີ ແມ່ນວ່າມັນປ່ຽນຕົນປ່ຽນໂຕໄປເປັນຊະນິດຮ້າຍແຮງທີ່ຕົວລ່າສຸດກ່ອນນີ້ແມ່ນອານຟາ ຄືສາຍພັນອັງກິດ ແລ້ວມັນກໍກັບກາຍມາປ່ຽນຕົນປ່ຽນໂຕ ອີກໃໝ່ ມາເປັນສາຍພັນແຂກອິນເດຍ ຄື Kappa ແລະ Delta ແຕ່ສາຍພັນ Delta ເປັນສາຍພັນອັນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນເວລານີ້ ແລະ ໃນໂລກນີ້ມີການພະຍາຍາມສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍຢູ່ຕະຫຼອດມາຢ່າ ງຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ແລະ ໂດຍມີຄວາມບາກບັ່ນອົດທົນ ເມື່ອທີ່ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ Delta ບໍ່ແຕະຕ້ອງເດັກເລັກເດັກນ້ອຍຫຼາຍຕື່ມ ກໍມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີອາໃຫ້ຢືດຍື້ເຖິ ງໄດ້ການຈະຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄວລຸ້ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີອາທີ່ມີອາຍຸ 16 ປີຂຶ້ນໄປ ສາມາດໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ແລ້ວກໍມີການກະຕວງວ່າ ທາງການກ ານຄວບຄຸມຢູກຢາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີອາຄື TGA ໃນໄວໆນີ້ ຈະຮັບຮູ້ວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸ 12 ຫາ 15 ປີໄດ້ ໂຄວິດ-19 ມັນມີຄວາມສົງສານເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ຄືວ່າເດັກໆຄົງຈ ະບໍ່ເຈັບປ່ວຍຍ້ອນມັນຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນ ແຕ່ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ Delta ກັບກາຍເປັນສາຍພັນຫຼັກ

But for children it means um and young people they're often not vaccinated ໃນສ່ວນໜຶ່ງແລ້ວ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຄວາມສຳເລັດແມ່ນວ່າຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຖືກພະຍາບານໂຕເປັນຈຳນວນຍິ່ງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບທີ່ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນ Delta ສ້າງຄວາມກັ ງວົນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີອາ ໂຄງການການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ກຳລັງຖືກມອງເບິ່ງກວ່າມື້ໃດໆຂອງກ່ອນນີ້ ກະທັ່ງທີ່ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເຕັມກະສຽນລ່າຊ້າຢ່າງຮ້າຍ ແຮງກໍຕາມ ບາງຄົນຢາກຮູ້ວ່າເດັກໆ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈະສາມາດໃຫ້ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼື ບໍ່ ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ມີໄວ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ໄວລຸ້ນອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ ໃນປະເ ທດອົດສະຕຣາລີອາ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ຖືກສະເໜີຕໍ່ຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 16 ປີຂຶ້ນໄປ

ມັນຍັງເຊົ້າເກີນໄປທີ່ຈະຕອບໄດ້ ແຕ່ຂໍ້ມູນຊີ້ແຈງວ່າ Delta ແຕະຕ້ອງຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຄົນທີ່ມີອາຍຸແກ່ຄືກັນ ການປ່ຽນຕົນປ່ຽນໂຕ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງໂຄວິດ-19 ມາເປັນສາຍພັນ Delta ແມ່ນວ່າມັນຕິດແປດໃສ່ຄົ ນເຮົາໄດ້ງ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ 60 ເປີເຊັນກວ່າສາຍພັນ Delta ສາຍພັນໂຄວິດ-19 ເດີມໆ ແມ່ນສາຍພັນວູຮານ ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບັດນີ້ໃນໂລກນີ້ມີໂຄວິດ-19 ຫຼາຍສາຍພັນ ໂດຍແຕ່ລະສາຍພັນມີຄວ າມຮ້າຍແຮງບໍ່ຄືກັນ ດັ່ງສາຍພັນອີຕາ ໃນປະເທດໄນຈີເຣຍ ເບຕາ ເຊົາອາຟຣິກາ ອາລຟາ ອັງກິດ ກາມາ ບຣາຊິລ ເອບຊີລອນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເດລຕາ ທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນມາຈາກປະເທດແຂກອິນເດຍ ໃນ ເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ສາຍພັນເດລຕາຕິດແປດກັນໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍທີ່ສຸດ ຫຼື ເປັນຢ່າງໜ້ອຍຕິດແປດກັນໄດ້ງ່າຍກວ່າສາຍພັນອື່ນໆ ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າເດລຕາຕິດແປດກັນໄດ້ພາຍໃນ 2 ວິນາທີ ມັນຄົງຈະຕິດແປດກັນລະ ຫວ່າງຄົນໃນຄົວເຮືອນທັງໝົດ ແລະ ໃນປະເທດອັງກິດກໍມີ

ແຕ່ຂັ້ນອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ແລະ ກຳນົດຈຳນວນຄົນຂອງການເຕົ້າໂຮມກັນ ດັ່ງ assemblies ກ່ຽວກັບການປິດໂຮງຮຽນ ແມ່ນວ່າມີຄວາມເຫັນຢ່າງມາກມາຍ ໂດຍມີຄວາມເປັນ ຫ່ວງເປັນໃຍເຖິງຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ ທີ່ມີຕໍ່ການຮ່ຳການຮຽນຂອງເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ແລະ ສຸຂະພາບປະສາດຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ ກຳມະບານຕ່າງໆ ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຮັ ດໃຫ້ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແກ່ນາຍຄູ ເປັນວຽກງານລະດັບເອກອັນໜຶ່ງ ແຕ່ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແກ່ເດັກໆ ແລະ ໄວລຸ້ນ ເປັນຄ້າຍກັບວ່າຍັງຢູ່ໄກຫ່າງຈາກທີ່ຈະ ມີຂຶ້ນຢູ່ ໃນຕ່າງປະເທດ ດັ່ງປະເທດຟິນແລນ ແລະ ກິວບາ ກຳລັງທົດລອງເບິ່ງການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເດັກໆ ກະທັ່ງທີ່ເດັກໆທີ່ມີອາຍຸອ່ອນກວ່າ 12 ປີ ຟລາວຽລ ລີມາສ ເປັນຄົນກິວບາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການທົດ ລອງນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວເວົ້າວ່າ
I want to help other children get vaccinated and get vaccinated myself to not get sick with the coronavirus ຕົນຢາກຊົດຊ່ວຍເດັກອື່ນໆ ໄປໃຫ້ສັກຢາໂຄວິດ-19 ແລະ ຕົນໃຫ້ສັກຢາໂຄວິດ-19 ແກ່ຕົນເອງ ເພື່ອຈະບໍ່ເຈັບປ່ວຍຍ້ອນໂຄໂຣນາໄວຣັສ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ 50 ເປີເຊັນຂອງ ພົນລະເມືອງສະຫະລັດທີ່ແກ່ກວ່າ 12 ປີ ບັດນີ້ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຕັມສ່ວນແລ້ວ ດຣ ແອນໂທນີ ໂຟຊີ ຜູ້ນຳຜູ້ແນະນຳແພດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ adults

ດີຄືນໄດ້ 1,986 ຄົນ ແລະ ອີງຕາມ The Star ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ Delta ແລ້ວ ທີ່ກໍລະນີແລກເປັນຢູ່ໃນແຂວງຈຳປາສັກໜຶ່ງລາຍ ແຕ່ໃນແຫ່ງອື່ນໃນລາວກໍເປັນມັນດ້ວຍ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast